ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ
ຄວາມແຫ້ງແລ້ງໃນລັດ New South Wales ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຫຼຸດພົ້ນໄປແລ້ວ ແຕ່ບັດນີ້ຊ້ຳພັດວ່າມີຟ້າມີຝົນຫຼາຍໂພດ ນີ້ເວົ້າໄດ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ໜີເສືອມາພໍ້ແຂ້ ຄຳທີ່ວ່າ ຕື່ນເຕັ້ນດີອົກດີໃຈ ແຕ່ກັງວົນໃຈ ເປັນສັບຄວາມເວົ້າ ທີ່ ຕິດສົບຕິດປາກຊາວກະສິກອນຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງລັດ New South Wales ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເມື່ອທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເລີ່ມເກັບກ່ຽວຜົນງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າສຳລັບໄລຍະສາມປີທີ່ຜ່ ານມາ ການເກັບກ່ຽວນັ້ນຖືກຄາດຄະເນວ່າຈະເປັນສິ່ງທີ່ກະຕຸກກະຕຸ້ນຫຼາຍບ້ານຫຼາຍເມືອງໃນຊົນນະບົດ ທີ່ປະລໍພົ້ນອອກຈາກຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ແຕ່ບັດນີ້ ມັນຊ້ຳພັດວ່າມີການນາບຂູ່ແນວໃໝ່ ຄືຟ້າຝົນ ປີ 2020 ອາ ດເປັນປີໂຄວິດ-19 ແຕ່ທ່ານ ດາເຣນ ເຟຣາຣີ ທີ່ເປັນຊາວກະສິກອນຄົນໜຶ່ງໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແມ່ນວ່າປີນີ້ 2020 ເປັນປີທີ່ຄວາມແຫ້ງແລ້ງຫຼຸດຜ່ານໄປແລ້ວ ທ່ານເວົ້າວ່າ ທ່ານຄິດວ່າສຳລັບພວກທ່ານແລ້ວ ຄວາມແຫ້ງແລ້ງຜ່ານໄປແລ້ວ ແທ້ໆແລ້ວ ທ່ານຄິດວ່າມັນເປັນແບບນັ້ນ ທ່ານເປັນຊາວກະສິກອນຂອງລຸ້ນສາມຊົ່ວຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນເມືອງ Trangie ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງ Dubbo New South Wales ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ Dubbo ມີການ ປູກຝັງທີ່ຈະໄດ້ໝາກໄດ້ຜົນຈາກການເກັບກ່ຽວມາກມາຍໃນປີນີ້ ຜົນຂອງການປູກຝັງຄາໂນລາ

ໃນເວລານີ້ຂອງປີ 2020 ແມ່ນຖືກກະທົບກະແທກໂດຍຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ແຕ່ບັດນີ້ ໃນເວລານີ້ນັ້ນແມ່ນມີຫຼຸດລົງ 20 ເປີເຊັນ ແຕ່ພາຍຫຼັງຫຼາຍປີທີ່ແຫ້ງແລ້ງຟ້າຝົນ ຊາວກະສິກອນບັດນີ້ກຳລັງຖືກນາບຂູ່ໂດຍການມີຟ້າ ມີຝົນຫຼາຍໂພດ ແລະ ນີ້ທີ່ເປັນຍາມທີ່ເກີດຂຶ້ນອັນບໍ່ຖືກຕ້ອງດ້ວຍ

ສຳລັບເຂົ້າວີດນັ້ນສາມາດຕົກຕ່ຳລົງໄປຢູ່ໃນຂັ້ນ 60 ໂດລາຕໍ່ຕັນ ດ້ວຍເຫດນີ້ຊາວກະສິກອນທົ່ວພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີຟ້າວຟັ່ງເກັບກ່ຽວການປູກຝັງ ແລ້ວເອົາຂຶ້ນເອົາໃສ່ເລົ້າກ່ອນທີ່ ຟ້າຝົນຈະມາຮອດມາເຖິງອາລະວາດ

ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS Lao ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນນຳ